ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນຂອງ VOA ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບນາງອີຊາແບລ ອິນທິສອນ ອາຍຸ 15 ປີ ເກີດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະ ແມ່ຂ ອງນາງ ຍານາງເຈສຊິກາ ອິນທິສອນ ມາສະເໜີທ່ານ ນາງອີຊາແບລ ເປັນນັກກິລາແລ່ນສະເກັດນ້ຳກ້ອນ ຫຼື Figure Skating ນາງມີພອນສະຫວັນເປັນພິເສດ ແລະ ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຈາກຄະນະກຳມະການໃຫ້ເ ຂົ້າມາຝຶກຊ້ອມ ເພື່ອເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະໄປແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2022 ທີ່ປະເທດຈີນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາການສຳພາດດັ່ງກ່າວມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
Figure Skating ແມ່ນກິລາແລ່ນຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳກ້ອນ ທີ່ພື້ນເກີບຂອງນັກແລ່ນນັ້ນຄືກັນກັບມີດແຫຼມຄົມ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນແລ່ນຢູ່ນັ້ນ ລາວຈະວາງລີລາການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊຳນິຊຳນານ ເຊັ່ນວ່າແລ່ນໄວ ເຕັ້ນປິ່ນ ໄປມາບໍ່ໃຫ້ລົ້ມ ກິລາ Figure Skating ໄດ້ເກີດມີມາຢູ່ໃນປະເທດສະແກນດິເນເວຍເມື່ອພັນປີກ່ອນ ແລະ ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນມາເປັນລຳດັບ ຕົກມາເຖິງປີ 1924 Figure Skating ໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າເປັນແຂ່ງຂັນປະເພດໜຶ່ງຂອງກິລາໂອລິມ ປິກລະດູໜາວ ບັດນີ້ເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບນາງອີຊາແບລ ອິນທິສອນ ເດັກນ້ອຍອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ອາຍຸ 15 ປີ ເກີດຢູ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ອີຊາແບລ ສາມາດເວົ້າພາສາລາວດ້ວຍສຳນຽງສະ ຫວັນນະເຂດ ອັນເປັນບ້ານເກີດທີ່ມາຂອງພໍ່ແມ່ ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ພໍ່ແມ່ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ອີຊາແບລລອຍນ້ຳແຕ່ອາຍຸ 3 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ເລີ່ມຫຼິ້ນກິລາ Ice Skating ມາແຕ່ອາຍຸ 4 ປີ ປັດຈຸບັນນີ້ອີຊາແບລກຳລັງຝຶກຊ້ອມຢູ່ໃນທີມ Ice Skating ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະໄປແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປີ 2022 ໃນປະເທດຈີນ ອີຊາແບລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ເປັນພາສາລາວດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນສູ່ຟັງດັ່ງນີ້ ສະບາຍດີ ຊື່ຂ້ານ້ອຍ ອີຊາແບລ ອິນທິສອນ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ອາ ຍຸ 15 ປີ ຂ້ານ້ອຍເລີ່ມ Figure Skating ແຕ່ອາຍຸ 3 ປີ ຂ້ານ້ອຍຊ້ອມ Figure Skating ຫ້າຊົ່ວໂມງທຸກໆມື້ ຫົກມື້ທິດໜຶ່ງ ຂ້ານ້ອຍມີຄູສອນວິທີເຕັ້ນ ແລະ ປິ່ນສາມເທື່ອ ເຂົາເອີ້ນ Triple Jump ຂ້ານ້ອຍກະມີຄູສອນວິທີປິ່ນຫຼາຍໆເທື່ອ ເຂົາເອີ້ນ Figure Skating Spin ກະມີຄູສອ ນຟ້ອນນຳເພງ ເຂົາເອີ້ນ Choreographer ຫຼັງຈາກແລ້ວ Figure Skating ຂ້ານ້ອຍໄປຮຽນ Ballet ຫຼືວ່າໄປຮຽນນຳຄູສອນອອກກຳລັງກາຍແລ້ວ ຊ້ອມ Figure Skating ຂ້ານ້ອຍມາຮຽນໜັງສືກ່ອນນອນ ຝັນຂອງຂ້ານ້ອຍຢາກໄປແຂ່ງ Winter Olympics ປີ 2022 ຢູ່ໃນເມືອງຈີນ Beijing China ກ່ອນ ກ່ອນສຸດທ້າຍນີ້ ຂ້ານ້ອຍ ອີຊາແບລ ຂໍຂອບໃຈນຳພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງທຸກໆຄົນ ທີ່ຊ່ອຍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ ນ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆ ບັນດາຜູ້ປົກຄອງພວກເດັກນ້ອຍອາເມລິກັນຫຼາຍໆຄົນ ຢາກໃຫ້ລູກເຂົາເ ຈົ້າຫຼິ້ນກິລາແນວໃດແນວໜຶ່ງເກັ່ງ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນທີມຊາດ ເພື່ອຈະໄດ້ໄປແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນໂອລິມປິກຕາງໜ້າປະເທດຊາດ ແຕ່ວ່າຄວາມໃຝ່ຝັນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍແກ່ທຸກໆຄົນ ຍານາງເຈສຊິ ກາ ແມ່ຂອງອີຊາແບນ ໄດ້ກ່າວສູ່ຟັງວ່າ ເປັນຫຍັງອີຊາແບນຈຶ່ງຢາກຫຼິ້ນໄອສ໌ສະເກັດຕິງ ແລະ ຈົນກ້າວໜ້າມາເຖິງຂັ້ນນີ້ ເອີ ແຕ່ກີ້ ອັນນັ້ນ ຕອນລາວອາຍຸ 3 ປີ ຂ້ອຍ ອ່າ ຂ້ອຍກັບຜົວຂ້ອຍ ໄກເພັດຫັ້ນ ລາວຢາກພາ ລູກໄປລອຍນ້ຳ ລາວລອຍນ້ຳບໍ່ໄດ້ ລາວຢ້ານເລື່ອງລອຍນ້ຳ ແລ້ວບາດນີ້ມັນກະມີ ເຂົາມີສອນ figure skate ໃກ້ໆເຮືອນຫັ້ນ ແລ້ວຂ້ອຍກະພາລູກໄປ ພາລູກໄປ ແລ້ວລາວກະເຫັນເດັກນ້ອຍຂຶ້ນ figure skate ລາວກະເຫັນພວກ ອັນນັ້ ນ ຜູ້ສາວເດັກນ້ອຍ ຜູ້ຍິງຫັ້ນນະ ເຂົາ figure skate ລາວກະຄິດວ່າເຂົາເຮັດງາມ ລາວກະໄປ skate ລາວຢາກເຮັດນຳເຂົາ ແລ້ວບາດນີ້ລາວກະໃສ່ skate ແລ້ວລາວກະບໍ່ລົ້ມ ຂ້ອຍກະເລີຍໃຫ້ລາວ ອັນນັ້ນ figure skate ເລີຍ ລາວມັກ ລາວບໍ່ ຢາກອອກ
ເຮັດຈັ່ງໃດລາວຈຶ່ງຄ່ອຍໄດ້ ເອີ scholarship ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້

ຢູ່ໃນ ອັນນັ້ນ ເບິດປະເທດເມືອງອາເມລິກາ ລາວໄດ້ທີ 3 ແລ້ວເຂົາ ເຂົາກະເລີຍຊ່ອຍເລື່ອງແບບ ອັນ scholarship ກັບ ອັນ ເຂົາກະສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ແຂ່ງໃຫ້ທີມ USA ໄປຕ່າງປະເທດ ລາວໄດ້ໄປແຂ່ງເມືອງອີຕາລີ ອ່າ 2 ເທື່ອ ກັບ Latvia ເວລາໄປຫັ້ນ ພໍ່ແມ່ໄດ້ຕິດຕາມໄປນຳບໍ່ ກໍ ພໍ່ແມ່ກະຕ້ອງໄປນຳແຫຼະ ເພາະວ່າອາຍຸລາວບໍ່ໄດ້ເຖິງຜູ້ໃຫຍ່ ອັນນັ້ນ ເປັນ adult ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ລາວຍັງບໍ່ໄດ້ອາຍຸ 18 ປີ ເຂົາກະບໍ່ໃຫ້ໄປຄົນດຽວ ແລ້ວກະ ອັນ ຂ້ອຍກະໄປນຳລາວ ອີຕາລີເທື່ອໜຶ່ງ ກັບ Latvia ແລ້ວຜົວຂ້ອຍລາວກະໄປນຳ ອີຕາລີ ຫວ່າງສຸດທ້າຍນີ້ ຫວ່າງເດືອນແລ້ວນີ້ ຜົວຂ້ອຍລາວກະໄປນຳລູກ ບັດນີ້ເວລາເດີນທາງໄປຈັ່ງຊີ້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຈັ່ງ ເປັນໃຜເປັນຜູ້ຊ່ ອຍ ເຂົາກະມີພວກ US Figure Skating ເຂົາກະຊ່ອຍເລື່ອງ ອັນນັ້ນ ຈ້າງໃຫ້ Isabel ໄປ ພວກ ອັນ US Figure Skating ຫັ້ນແຫຼະຊ່ອຍ ກັບເຮົາກະຊ່ອຍນຳ ອີຊາແບນແມ່ນຄົນອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍລາວທີ່ໂຊກດີ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າຢູ່ໃນທີມຊາດຂອງ ສະຫະລັດ ເພາະສະນັ້ນ ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງອີຊາແບນ ຈຶ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງໄປຈາກພວກເດັກນ້ອຍທົ່ວໆໄປ ເຊັ່ນວ່າ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນທຳມະດາ ອີຊາແບນຕ້ອງໄດ້ເຈາະຈົງໃສ່ການຝຶກຊ້ອມມື້ ໜຶ່ງ 6 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ມີນາຍຄູພິເສດມາສອນໃຫ້ຢູ່ໃນແຕ່ລະຂະແໜງທີ່ພົວພັນກັບ figure skating ເຊັ່ນວ່າ ນາຍຄູສອນຟ້ອນບາເລ ນາຍຄູສອນເຕັ້ນ ແລະ ນາຍຄູສອນໜັງສື ດັ່ງທີ່ຍານາງເຈສຊິກາ ແມ່ຂອງອີຊາແບນ ກ່າວກ່ຽວກັ ບເລື່ອງນີ້ວ່າ ແມ່ນລະ schedule ລາວກະ tight ຫັ້ນນະ ເພາະວ່າລາວ ລາວຕ້ອງລຸກແຕ່ເຊົ້າ ໄປອັນນັ້ນ ລາວຊ້ອມ figure skating ມື້ລະສີ່ຫ້າຊົ່ວໂມງ ທິດ ອັນນັ້ນ ມື້ໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກລາວແລ້ວ figure skating ລາວກະໄປ ອາ ໄປຊ້ອມແບບ exercise ນຳ personal trainer ຫຼືວ່າລາ ວໄປຊ້ອມ ballet ຟ້ອນ ballet ນຳ ແລ້ວນັ້ນລາວກະຕ້ອງມາຮຽນໜັງສື ເພາະວ່າເຂົາກະໃຫ້ລາວຮຽນໜັງສືກາງຄືນຫັ້ນນະ ລາວກະມີ private tutor ອາ online schooling ມາສອນລາວກາງຄືນ ລະຫຼັງຈາກລາວແລ້ວຮຽນໜັງສື ລາວກະຕ້ອງນອນ ເພາະວ່າອັນນັ້ນ ລາວກະຕ້ອງພັກຜ່ອນ ໄປເທຣນອີກມື້ອື່ນ ເລື່ອງໄປຝຶກຊ້ອມ ອັນນ່າ skating ເລື່ອງ ballet ເລື່ອງຟ້ອນ ເລື່ອງຫຍັງ ນາຍຄູແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນແມ່ນບໍ່ ບໍ່ ມັນຕ້ອງມີ ອັນນັ້ນ ຕ້ອງມີຫຼາຍ coach ເພາະວ່າລະ coach ເຂົາກະ ເກັ່ງເລື່ອງເຕັ້ນ ເຂົາກະມາສອນເລື່ອງປິ່ນ ລະກະມີ coach ສອນເລື່ອງເຕັ້ນຢູ່ໃນ ice ຫັ້ນນະ ລາວ ດຽວນີ້ລາວຮຽນ quad jump ເພາະວ່າພວກ Russian ເຂົາກະເຮັດ quad jump ອີຊາແບນ ລາວຢາກ ອັນນັ້ນ ຄວາມຝັນລາວ ລາວຢາກໄປ Olympic so ລາວກະເຮັດ quad jump ດຽວນີ້ລາວຮຽນ quad jump ອັນນັ້ນ ແປແບບເຂົາເຕັ້ນ ລະເຂົາປິ່ນ ອາ ສີ່ເທື່ອ ບໍ່ແມ່ນສາມເທື່ອໄດ໋ ດຽວນີ້ ດຽວນີ້ເຂົາເຮັດສີ່ເທື່ອຢູ່ໃນ ອັນ ເວລາເຂົາເຕັ້ນ ອັນນັ້ນ ຂຶ້ນ ice ຫັ້ນ ຫຼັງຈາກອັນນັ້ນ ລາວກະມີຄູ ສອນ ອືມ ຟ້ອນຢູ່ໃນເສັດນຳເພງ ເຂົາເອີ້ນ choreographer ແລະ ຫຼັງຈາກອັນນັ້ນ ລາວກະ ເອີ ແລ້ວອັນນັ້ນ ລາວກະຕ້ອງມີ ມີ personal trainer ແບບທີ່ວ່າຮຽນໃຫ້ໂຕລາວແຂງແຮງ ເວລາລາວໄປ ice skate ລາວກະມີ personal trainer ແລ້ວອັນນັ້ນ ລາວກະໄປຟ້ ອນ ballet ລາວກະມີຄູສອນ ballet ອີກ ແຕ່ ແຕກຕ່າງກັນ ທຸກຄົນ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ອາ ລາວມີເວລາພັກຜ່ອນແຕ່ມື້ດຽວແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ວັນອາທິດບໍ່ ມື້ວັນທິດລາວພັກຜ່ອນ ລາວບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ ມີແຕ່ຮຽນໜັງສືມື້ວັນທິດ ອີຊາແ ບນ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເປັນນັກກິລາທີ່ມີພອນສະຫວັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນນັກຮຽນເກັ່ງທີ່ດີເດັ່ນອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງຍານາງ ເຈດຊິກາ ຜູ້ເປັນແມ່ ໄດ້ອະທິບາຍມ້ວນທ້າຍ ກ່ຽວກັບການສຶກສາອີຊາແບນ ສູ່ຟັງດັ່ງນີ້ ແມ່ນ ລາວ ຮຽນທົ່ວໄປ ລາວຮຽນອັນນັ້ນ ລາວ straight A student ອີຊາແບນ ກ່ອນເຂົາຊິໃຫ້ ອັນ ຮຽນ online school ລາວຕ້ອງມີແບບ ອັນ reason ຫັ້ນນະ ແບບ special gifted student ເຂົາກະໃຫ້ຮຽນ online ລະລາວກະມີຄູສອນ online ລະເຂົາກະມີ ອັນ ຄູສອນເຂົ້າມາເຮືອນມາສອນ ລາວນຳ ແລ້ວອັນນັ້ນ ລາວກະ ຕ້ອງຮຽນໜັງສືເອງນຳ ອັນນັ້ນ ຊ້ອມ ລະເວລາລາວໄປເຕະແຂ່ງ ອັນນັ້ນ ເສັງ test ມັນ ລາວຕ້ອງເຂົ້າໄປເສັງເອງບັດນີ້ so schedule ລາວ tight ເພາະສະນັ້ນ ໂອເຄ ບາດນີ້ ອີຊາແບນນີ້ ຄິດວ່າລາ ວຊິມັກເປັນຫຍັງ ໄປເຂົ້າ ເວລາລາວໄປເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ໄປ university ກະອັນນັ້ນ ລາວມັກ business ຂ້ອຍຄິດວ່າຈັ່ງຊີ້ ເພາະວ່າອີຊາແບນນີ້ ຜົວຂ້ອຍລາວ

ອິຊາເບລເປັນເດັກຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວທີ່ໜ້າຮັກ ມີພອນສະຫວັນໃນດ້ານກິລາແລ່ນຟ້ອນຢູ່ໜ້ານ້ຳກ້ອນ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດເໝືອນດັ່ງເດັກນ້ອຍທົ່ວໆໄປກໍຕາມ ແຕ່ ນາງຍັງສາມາດຮຽນຢູ່ບ້ານ ສິດສອນໂດຍນາຍຄູພິເສດ ແລະ ມີຄະແນນດີເດັ່ນ ພວກເຮົາຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ອິຊາເບລ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້ານັກກິລາສະຫະລັດ ເຂົ້າແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວໃນ ປີ 2022 ທີ່ປະເທດຈີນ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນການສຳພາດນາງອິຊາເບລ ແລະ ແມ່ຂອງລາວ ຍານາງເຈສຊິກາ ອິນທິສອນ ກ່ຽວກັບການຫຼິ້ນກິລາ Figure Skating ທີ່ນາງອິຊາເບລກຳລັງຝຶກ ຊ້ອມ ເພື່ອຈະເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວທີ່ປະເທດຈີນໃນປີ 2022 ຈະມາເຖິງນີ້ ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະຕິດຕາມຜົນງານຂອງນາງອິຊາເບລ ແລ້ວຈະນຳເອົາຄວາມຄືບໜ້າມາສະເໜີທ່ານອີກ ກະລຸນາ ຕິດຕາມຮັບຟັງ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວເລື່ອງໃໝ່ ໃນແລງວັນພະຫັດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້ ຂໍຂອບໃຈ